ຜູ້ຊາຍ 3 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບຍ້ອນສົງໄສວ່າວາງແຜນໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ຂ້າຄົນເປັນໝູ່ຢູ່ໃນນະຄອນແມລເບີນ ເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດອັນດັບທີ 2 ຂອງອອສເຕຣເລຍ ພວກຜູ້ຊາຍດັ່ງກ່າວ ອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 21 ປີຂຶ້ນໄປຫາ 30 ປີ ໄດ້ ຖືກກັກໂຕໄວ້ ໃນການບຸກໂຈມຕີຕ້ານລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟຽນ ເມີເຊີ ສົ່ງຂ່າວເລື່ອງນີ້ມາຈາກນະຄອນຊິດນີ ດັ່ງສາລີຈະສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ບັນດາ ຜູ້ສືບສວນສອບສວນເຊື່ອວ່າ ພວກສາມຄົນນັ້ນ ໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈຈາກພວກທີ່ເອີ້ນຕົນເອງວ່າພວກລັດອິສລາມ ພວກທີ່ຖືກສົງໄສດັ່ງກ່າວ ເປັນຄົນສັນຊາດອອສເຕຣເລຍ ທີ່ມີເຊື້ອສາຍມາຈາກເທີກີ ແລະ ໄດ້ ຖືກສິ້ງຊອມມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ ພວກຕຳຫຼວດເວົ້າວ່າ ພາສປອດຂອງພວກທັງ 3 ຫາກໍຖືກລົບລ້າງ ຍ້ອນຢ້ານວ່າພວກເຂົາຈະເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ສອງ ຄົນໃນຈຳນວນ 3 ຄົນນັ້ນເປັນອ້າຍນ້ອງກັນ ແລະ ທັງ 3 ແມ່ນຕົກຖືກຂໍ້ຫາວ່າມີຄວາມຜິດຖານກໍ່ການຮ້າຍ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເວົ້າເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ພວກບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນໄລຍະອາທິດຜ່າ ນມາ ເພື່ອທຳການໂຈມຕີ ແລະ ຖ້າແຜນການຂອງພວກເຂົາຫາກບໍ່ຖືກລົບກວນ ຜົນສະທ້ອນທີ່ຖືກກ່າວຫາກໍອາດຈະຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ທ່ານ ເກຣມ ແອສຕັນ ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດລັດວິກໂຕເຣຍ ກ່າວວ່າ There was a view towards a crowded place, a place where maximum people ມັນມີບ່ອນທີ່ເບິ່ງໄປຫາບ່ອນທີ່ຝູງຊົນຄັບຄັ່ງໜາແໜ້ນ ບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ຄົນຫຼາຍທີ່ສຸດຈະພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໄດ້ທຳການສັງຫານເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຂ້າໄດ້ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ພາຍໃນຫຼາຍມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໄດ້ມີການພະຍາຍາມທີ່ຈະຂົນຂວາຍຫາປືນຍາວຂະໜາດຈຸດ 22 ມມ ແບບເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຊ່ອຍໃນການໂຈມຕີແບບກໍ່ການຮ້າຍຄັ້ງນັ້ນ ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ໜຶ່ງໃນຈຳນວນພວ ກຜູ້ຕ້ອງຫາດັ່ງກ່າວປະຕິເສດວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນຄົນຮຸນແຮງ ທັງບໍ່ໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໂດຍພວກອິສລາມຫົວຮຸນແຮງແຕ່ຢ່າງໃດ ການບຸກໂຈມຕີແບບຕ້ານລັດທິກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ມີຂຶ້ນ ເວລາຜູ້ຄົນນັບເປັນພັນໆຄົ ນຫ້າງຫາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີສົ່ງສະການເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ ທີ່ຖືກແທງໂດຍຜູ້ໂຈມຕີ ທີ່ຖືກດົນໃຈໂດຍພວກລັດທິອິສລາມໃນນະຄອນແມລເບີນ ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ຕ້ອງຫາໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼັງ ຈາກຖືກຍິງໂດຍຕຳຫຼວດ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ສາມຄົນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອທຳການໂຈມຕີແບບກໍ່ການຮ້າຍໃນນະຄອນແມລເບີນ ໃນລະຫວ່າງບຸນຄຣິສມາສ ປີ 2016 ພວກອົງກາ ນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານກາງກ່າວວ່າ ມີ 90 ຄົນ ຖືກກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນພົວພັນກັບການສືບສວນສອບສວນຕ້ານລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ 40 ຄະດີ ຢູ່ທົ່ວອອສເຕຣເລຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ໄພຂົ່ມຂູ່ແຫ່ງ ຊາດຂອງລັດທິກໍ່ການຮ້າຍຍັງຄົງມີຢູ່ໃນສະພາບອາດເປັນໄປໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ສາລີ ຈິດຕະວໍຣະວົງ VOA